ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນອົດສະຕຣາລີໄດ້ແບບໃດ? ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນອົດສະຕຣາລີກຳລັງດຳເນີນກັນຢູ່ ໃຫ້ອ່ານບົດຂຽນນັ້ນ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າໃນເມື່ອໃດ ແລະ ແຫ່ງໃດ ທ່ານຈະສາມາດຈອ ງເອົາການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ທ່ານ Australia's Covid Vaccine National Rollout Strategy ຍຸດທະສາດການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງອົດສະຕຣາລີ ເລືອກເອົາພົນລະເມືອງເປັນຈຸໄດ້ສິດພິເສດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທົ່ວອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຢາ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຖືກບໍລິການໃຫ້ ພະນັກງານດ້ານໜ້າຂອງສາທາລະນະສຸກ ຄວາຣັນທີນ ແລະ ພະນັກງານຊາຍແດນ ຮ່ວມດ້ວຍຄົນແກ່ຊະລາ ແລະ ພິການຂອງສະຖານທີ່ການດູແລຕ່າງໆ ແລະ ພະນັກງານ ເປັນພົ ນລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພື່ອຫາເບິ່ງວ່າທ່ານຈະສາມາດໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ ແລະ ຈະຈອງການໝາຍນັດເວລາກັນ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງ ເມັດ ຂີດທັບຂີດທັບ covid ຂີດ vaccine health direct gov au ຂີດທັບ ຖ້າທ່ານມີອາຍຸແກ່ 40 ປີຂຶ້ນໄປ ທ່ານມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ ບາງຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 16 ຫາ 39 ປີ ກໍອາດຈະມີສິດສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງເວັບໄຊຂອງຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອກວດເບິ່ງສິດທິຂອງທ່ານສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຄື https ຈ້ຳສອງເມັດ covid ຂີດ vaccine health direct gov au ຂີດທັບ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດມີສິດ ແລະ ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ທ່ານສາ ມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຈ້ງບອກແກ່ທ່ານ ກ່ຽວກັບເມື່ອໃດທ່ານຈະມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ໃນອົດສະຕຣາລີ ຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າ 16 ປີ ຍັງບໍ່ມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເທື່ອ ທ່ານສາມາດຈອງການມັດໝາ ຍເວລາກັບທ່ານໝໍຈີພີຂອງທ່ານ ແລະ ຫາເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ນະທີ່ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບຂີດທັບ www.health.gov.au ຂີດທັບ initiative ຂີດ and ຂີດ programs ຂີດທັບ covid ຂີດ 19 ຂີດ vaccines ຂີດທັບ covid ຂີດ 19 ຂີດ information

ແລະ 59 ປີ ການສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນການບັນທຶກຂອງສາທາລະນະຊົນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເກັບຮັກສາໄວ້ຂໍ້ມູນບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບບຸກຄົນສ່ວນໂຕທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ແລ້ວ ເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ຂໍ້ມູນວ່າໃຜໆຖືກສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແລ້ວ ມັນເປັນຄວາມຈຳຕ້ອງຂອງຜູ້ບໍລິການໂຄງການສັກຢາວັກຊີນອົດສະຕຣາລຽນ ຄື Australian Vaccination Program ທີ່ຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງຄົນທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິ ດ-19 ໃຫ້ແຕ່ລະອັນທີ່ຖືກບໍລິການໃຫ້ແລ້ວ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງບຸກຄົນສ່ວນໂຕ ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະມີໄວ້ບໍລິການຜ່ານ My Health Record Medicare Immunization History Statement ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນເປັນກະດາດແຂງໃນເ ວລາການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ ແລະ ຕິດຕາມມາອີກໂດຍສຳນວນຂໍ້ມູນຜ່ານທາງອີເມວ ທາງເອເລັກໂທຣນິກ ລະດັບການມີພູມຕ້ານທານຈະບໍ່ຄືກັນ ມັນກິນເວລາເຖິງສອງສັບປະດາ ສຳລັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເ ຮົາຈະເລີ່ມຜະລິດພູມຕ້ານທານເພື່ອປົກປ້ອງຮ່າງກາຍຈາກໂຄວິດ-19 ແຕ່ການປົກປ້ອງບໍ່ໝາຍເຖິງວ່າ ຈະບໍ່ເປັນມັນໄດ້ ດຣ ຄາຍລີ ຄວິນ ນັກພູມຕ້ານທານ ນະທີ່ RMIT ສະເໜີຕໍ່ SBS ກ່ຽວກັບລະດັບຂອງການໄດ້ຜົນຂອ ງຢາວັກຊີນຕ່າງໆ ລະດັບທີ 1 ປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດທັງໝົດ ລະດັບ 2 ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດ ແຕ່ອາດຢຸດຢັ້ງການເຕີບໂຕຂອງພະຍາດທີ່ຈະສ້າງອາການຂຶ້ນ ລະດັບ 3 ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະ ຍາດໄດ້ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ພະຍາດບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີອາການອັນສາຫັດ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດບໍ່ຖືກຄິດຄ່າຫຍັງ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆ ເປັນຂອງຟຣີໆ ສຳລັບຄົນອົດສະຕຣາລຽນທຸກໆຄົນ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທ ດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ແລະ ຄົນທີ່ຖືວີຊາຕ່າງໆ ໃຜໆທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂດຍຖືວີຊານັກຮຽນ ວີຊາເຮັດວຽກເຮັດການ ວີຊາມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ວີຊາຄອບຄົວ ວີຊາການດູແລກັນ ວີຊາ ເປັນອົບພະຍົບ ວີຊາເປັນຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ວີຊາການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ວີຊາມະນຸດສະຍະທຳ Regional Bridging ຫຼື ວີຊາພິເສດ ມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຟຣີໆ ບຸກຄົນສ່ວນໂຕທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການກັກຄົນ

Department of Home Affairs COVID-19 Information ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈຳຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນແລະກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານເປັນວີ່ແວວຂອງໄຂ້ຫວັດນ້ອຍ ຫຼື ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຈັດແຈງການໃຫ້ກວດເ ບິ່ງ ກະລຸນາກວດເບິ່ງຄວາມແນະນຳສຳລັບລັດ ຫຼື Territory ຂອງທ່ານ New South Wales Victoria Queensland Western Australia South Australia Northern Territory ACT Tasmania SBS Radio Lao